اي پيغمبر! انهن ڏانهن نه ڏٺو اٿئي ڇا، جن کي ڳجهن صلاحن ڪرڻ کان جهليو ويو، وري جنهن کان جهليا ويا سو ئي ڪندا آهن، ۽ گناهه ۽ حد کان لنگهڻ ۽ پيغمبر جي نافرماني ڪرڻ بابت پاڻ ۾ ڳجهون صلاحون ڪندا آهن، ۽ جڏهن تو وٽ ايندا آهن تڏهن تو کي انهيء لفظ سان سلام ڪندا آهن جنهن سان تو کي سلام الله نه ڪيو آهي ۽ پنهنجين دلين ۾ چوندا آهن ته جيڪي چوندا آهيون تنهن جي ڪري الله اسان کي ڇو نه ٿو عذاب ڪري؟ کين دوزخ بس آهي ان ۾ پوندا پوء دوزخ بڇڙي جاء آهي.